a तत्रापश्य स्थितान्तार्थम् अष्टा अष्टाविंशति वयं सप्तविंशति एकवारं पठित्वा अग्रे गच्छामः एतत् पठितं पञ्चविंश षड्विंशतितः एकवारं पारायणं कुर्मः अनन्तरं गच्छामि तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितृनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं सखींस्तदा शुशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्यस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्णु विषीदन्निद्धमब्रवीत् इदानीं पश्यतु तस्मिन् पुस्तके नास्ति किल तद्वितीयपुस्तकं प्रथमवा तदेव ट्वेण्टि सेवेन् ट्वेण्टि सेवेन् ट्वेण्टि एय् पश्यतु वयं पठितवन्तः पूर्वं पठितवन्तः अस्ति बहूनां नाम उक्तवान् सः कान् कान् दृष्टवान् किल इदानीं पश्यतु प्रथमं सः उक्तवान् अर्जुनः किम् उक्तवान् सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत उभयोः सेनयोः मध्ये रथं स्थापयतु तावत् पठितवन्तः खलु उभयोः सेनयोः मध्ये रथं स्थापयतु अच्युत उभयोः सेनयोः मध्ये रथं स्थापयतु किमर्थं किमर्थम् उक्तवान् सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्छुत के के सन्ति मया सह युद्धं कर्तुं के के सन्ति इति अहं द्रष्टुम् इच्छामि अर्थमवगच्छति भूगलाभूत् संस्कृतं श्रुत्वा इति द्वयोः सेनयोः मध्ये रथं स्थापयतु इति उक्तवान् अर्जुनः अनन्तरम् अर्जुनः पश्यति कान् कान् पश्यति पितामहान् पितॄन् अनन्तरं पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तदा एवं पश्यतु सर्वत्र अपि सः किं वदति बहुवचने उपयोगं करोति सर्वान् सः पश्यति तत्र अपश्यत् तत्र सः दृष्टवान् तत्रापश्यत् कान् कान् दृष्टवान् स्थितान् पार्थः तत्र स्थितान् पार्थः तत्र तिष्ठन् तत्र तिष्ठन् आसीत् पार्थः सः कं कं दृष्टवान् पितृनाथपितामहान् पितॄन् पितॄन् इत्युक्ते बहवः पितरः एवं भवति वा एकमनुष्यस्य एकैः पिता भवति किल अनेकपितरः इति भवन्ति वा तदेव बहु बहु सूक्ष्मतया प्रयोगं कृतवान् सः पितॄन् अनन्तरं पितामहान् सर्वत्र द्वितीय द्वितीयबहुवचनम् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदः च एव सेनयोरुभयोरपि उभयोः सेनयोः अपि सर्वपदमपि बहु मुख्यमस्ति तत्र उभयोः सेनयोः इत्युक्ते उभ उभय द्वयं कौरवसेन अनन्तरं पाण्डवसेन तत्र सर्वत्र विद्यमानान् कान् कान् दृष्टवान् सर्वान् बन्धून् दृष्टवान् के के बान्धवः तस्य बान्धवाः के पिता पितॄन् पितामहान् मातुलान् श्वशुरान् सखीन् सर्वान् दृष्टवान् पित पिता वयम् अर्थं जानीमः मातुलः मातुलः अङ्कल् इति वदति मातुलान् मातुलस्य स्त्रीलिङ्गं किम् मातुल मातुलस्य स्त्रीलिङ्गे मातुलानि हाँ। हाँ। ऋषिः अस्ति ऋषि ऋषि स्त्रीलिङ्गं किम् सर्वं पश्यतु बहु सामान्यपदानि किन्तु वयं ऋषिका ऋषि ऋषिका ऋषिणी इत्युक्ते ऋषि तस्य पत्नी सा ऋषिका न भवति खलु ऋषिका इत्युक्ते गार्गी मैत्रेयी तादृशजनाः ऋषिका केवलम् उक्तवान् इदानीम् अत्र पश्यतु एतादृशजनान् तत्र अपश्यान् एतान् सर्वान् दृष्टवान् तत्र प्रश्नः किमर्थं सः बहुवचने वदति एकवचने पर्याप्तं किल सर्वेषां जनानां कति पितरः भवन्ति एकः एव पिता किल हम्म।
अन्येषां पिता सः किमर्थं वदामि पितृ अन्यदेव वक्तव्यं किल
तत्र एकम् उत्तम उत्तम एकं दर्शनमस्ति तत्र अर्जुनस्य मनः स्वाभाविकतया ये जनाः गीतायाः व्याख्यानं कुर्वन्ति ते सर्वे वदन्ति अर्जुनस्य धैर्यं नास्ति अर्जुनः यदा साक्षात् युद्धं करणीयमभवत् तदा सः पलायनं कर्तुं सिद्धः किन्तु वस्तुतया वदति अर्जुनः सामान्यः नास्ति अर्जुनः अस्माकं सर्वेषाम् अपेक्षया बहु उन्नतस्तरे अस्ति यदा भगवतः शङ्खनादं श्रुतवान् पूर्वमस्ति किल यदा भगवतः पाञ्चजन्यं ऋषिकेश इति आरम्भः यदा भगवतः शङ्खनादं श्रुतवान् तदा तस्य अन्तरङ्गे एक प्रकाशः जातः कीदृशप्रकाशः यदा कदापि वयम् ईश्वरस्य शब्दं यदा शृणुमः अस्माकम् अन्तरङ्गे आसुरिकशब्दः अपि अस्ति ईश्वरीयशब्दः अपि अस्ति आसुरीयशब्दः कथमासीत् तदपि प्रथमं तत्र उक्तवान् भीष्मपितामहः कृतवान् अन्ये सर्वे मिलित्वा कृतवन्तः आहत्य कोलाहलः अभवत् शङ्खनादस्य आहत्य एकः कोलाहलः अभवत् किल द्वितीयं कस्य एतद् अभवत् द्वितीयं भगवान् कृतवान् तत्र कथं कृतवान् भगवान् प्रथमं भगवान् कृतवान् अनन्तरम् अर्जुनः कृतवान् अनन्तरं भीमसेनः कृतवान् एकः क्रमः अस्ति तत्र पश्यतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्ख भीमकर्मा भृगोतर एवम् अनन्तविजयम् एकैकस्य शङ्खस्य नाम क्रमशः कृतवन्तः प्रथमं कः कृतवान् भगवान् किल ऋषिकेशः ऋषिकेशः इत्युक्ते कः अर्थः वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः ऋषिकाणाम् ईशः ऋषिकः इत्युक्ते कः अर्थः इन्द्रियाणि ऋषिकः इत्युक्ते इन्द्रियाणि इन्द्रियाणाम् ईशः इन्द्रियाणाम् ईशः कः भगवान् इन्द्रियाणाम् ईशः एव भगवान् भवति खलु ऋषिकाणाम् ईशः ऋषिकेशः इन्द्रियाणाम् ईशः सः इन्द्रियाणाम् ईशः कः अस्माकम् इन्द्रियाणाम् ईशः कः मनः मनः अपि एक इन्द्रियमस्ति तस्य ईशः कः बुद्धिः तस्य अपि ईशः कः आत्मा आत्मा इत्युक्ते कः भगवान् भगवान् इत्युक्ते कः अहं किल अहम् एव कृष्ण कृष्णः एव कृष्णः इति वदतु अथवा भगवान् इति वदतु अहम् इति वदतु सर्वमपि समानमेव अस्ति अहम् इति कथम् आगच्छति मम इन्द्रियाणि मम कर्मेन्द्रियाणि अथवा मम ज्ञानेन्द्रियाणि तत् केन कारणेन कार्यं करोति वयमेव चिन्तयित्वा ज्ञातुं शक्नुमः यत् मम नेत्रं भवन्तः सर्वे भूषन्ति किन्तु अहं कं पश्यामि मम इन्द्रियेण सह मम मनः अपि अहं स्थापयामि दिगतन्तरे नास्ति वा अस्ति किल इन्द्रियेण सह यदा मनः अपि अहं स्थापयामि तमहं पश्यामि सत्यं मम नेत्रेन्द्रियम् अस्ति नेत्रेन्द्रियम् अस्ति इति कारणेन अहं न पश्यामि नेत्रेन्द्रियस्य पृष्ठतः किम् अस्ति मनः सत्यं तदा अहं पश्यामि नेत्रेन्द्रियेण सह मम मनः स्थापयामि पश्यामि मनसः समीपं तत् कः वदति बुद्धि बुद्धि वदति भवान् तं पश्यतु अथवा तत् पश्यतु इति यदा वदति एतत् सर्वमेकक्षणे क्षणे भवति किन्तु बुद्धिः किं करोति निर्देशं ददाति किल बुद्धिनिर्देशानुसृतं मनः इन्द्रियस्य समीपं वदति तत् कार्यं करोतु तत् कार्यं तस्य मनसि भवति तदा एव दर्शनं चलति एतत् सर्वस्यापि प्रेरणा कः अस्ति अहं कारणं मम अहं बुद्धिः अहं बुद्धिः इत्युक्ते मम आत्मा अथवा ईश्वरः अथवा भगवान् इति वयं वदामः तद् नास्ति चेत् जीवः तद् नास्ति चेत् बुद्धिकार्यं करोति वा न बुद्धिकार्यं न करोति चेत् मनः करोति वा न मनः न करोति चेत् इन्द्रियाणि करोति वा न करोति एतस्य सर्वस्यापि कारणमस्ति अहं बुद्धिः अर्जुनस्य अहं बुद्धिः तत्र एकः प्रकाशः जातः तस्य कारणं किं भगवतः शङ्खनादं श्रुतवान् किल शङ्खनादस्य तादृशं बहु प्राधान्यमस्ति यदा तदेव वयम् इदानीमपि चिन्तयामः मङ्गलध्वनिः अस्ति शङ्खनादं यदा शृणोति तावत्पर्यन्तं पश्यतु गीतायाम् एतावत्पर्यन्तम् अर्जुनः युद्धं कर्तुं सिद्धः आसीत् अर्जुनः उक्तवान् वा एतावत्पर्यन्तम् अहं न करोमि इति उक्तवान् वा
न एतत् श्लोकपर्यन्तम् इदानीमपि सः न उक्तवान् अग्रे एव वदति एतावत्पर्यन्तं भगवद्गीतायाम् अर्जुनः किमर्थम् आगतवान् युद्धं कर्तुमेव आगतवान् किन्तु यदा भगवतः शङ्खध्वनिः तस्य अन्तरङ्गे तस्य एकः ध्वनिः अभवत् एकः कम्पनम् अर्जुनस्य दृष्टिपरिवर्तनम् अभवत् कथं तस्य दृष्टिपरिवर्तनम् अभवत् एतावत् पर्यन्तं सः व्यष्टिरूपेण पश्यन् आसीत् व्यष्टिरूपेण इत्युक्ते एकः एकः एकः इति पश्यन् आसीत् इदानीं भगवतः शङ्खध्वनिं यदा श्रुतवान् तदनन्तरं तस्य दर्शनं किम् अभवत् समष्टिदर्शनम् अभवत् तस्मादेव सः किम् उक्तवान् पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् सखीन् सर्वत्र बहुवचनस्य उपयोगं कृतवान् पितॄन् इत्युक्ते तत्र कः अर्थः पितृस्थाने विद्यमानसर्वान् अपि सः पितॄन् इत्येव दृष्टवान् स्वस्य पिता इति न स्वस्य पितरमपि अन्येषां पितरमपि तदेकस्थानमस्ति पिता इति खलु सर्वेषां पिता पिता इत्येव पश्यति चेत् जीवने किमपि प्राब्लं भवति वा युद्धं कदा युद्धं भवति मम इति यदा तत्र आगच्छति मम पिता अथवा मम पुत्रः मम सखी स यत्किमपि अत्र यद्यदुक्तं मम पितामहः मम मित्रं सर्व यत्र यत्र मम इति आगच्छति तत्र किं भवति स्वार्थता भवति तदेव दर्शनं सामान्यम् अस्माकं सर्वेषां दर्शनमस्ति यदा वयम् ईश्वरीयं जीवनं कुर्मः यदा अस्माकं समीपे भगवान् कृष्णः भवति अथवा यदा वयं भगवतः शब्दं शृणुमः तस्मिन् समये अस्माकं ममत्वं गच्छति सर्वान् वयं तादृशरीत्या द्रष्टुं शक्नुमः तदेव अर्जुनस्य अभवत् एतद् कुत्रचित् जनाः बहु भिन्नं वदन्ति गीतायामपि बहु भिन्नभिन्नरीत्या लिखितमस्ति वयम् अस्माकं चिन्तनानुसृतं चिन्तयामः तत्र अर्जुनस्य सामान्यस्तरः न कारण कारणम् अर्जुनः पाशुपतास्त्रपर्यन्तं प्राप्तवान् तादृशतपः तेन आचरितं तावत् उन्नतस्थितिमध्ये अस्ति सः वयं तम् अधः आनीय अस्माकं समानः एव भीतिः अस्ति सः पलायनं करोति इति न पश्यामः चेत् एतादृशां द्रष्टुं शक्नुमः किमर्थम् अत्र बहुवचनस्य प्रयोगः इत्युक्ते तदर्थमेव संस्कृतं पठनीयम् इति वयं वदामः संस्कृतं यः न जानाति संस्कृतव्याकरणं न जानाति एतद् बहुवचनं किमर्थम् इति सः चिन्तयति वृद्धा एव उक्तवान् पू पूजकबहुवचनम् इति वदति एव संस्कृते नियमः एव नास्ति हिन्दीमध्ये अस्ति आप् आप् इति वदामः किल किन्तु संस्कृते तादृशं नास्ति बहुवचने वक्तव्यं न रामायणं स्वीकृत्य पश्यतु रामः पितरमपि एकवचनेनैव वदति गतवान् आगतवान् इत्येव वदति एवमेव तत्र बहुवचनस्य पूजकबहुवचनमिति कोऽपि नियमः नास्ति तदा व्याकरणदृष्ट्या वयं पश्यामः चेत् अन्यथा अत्र दोषः अस्ति पितृन् इति कथं प्रयोगं करोति किन्तु प्रयोगं कृतवान् कथमित्युक्ते सः तस्य व्यष्टिदर्शनम् एकसमष्टिदर्शनम् अभवत् सः समग्रप्रपञ्चस्य विषये पश्यति इदानीम् अग्रे अग्रे यदा गच्छति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तादृशदृष्ट्या वयं पश्यामः सर्वस्य अर्थमपि वयम् उत्तमरीत्या प्राप्तुं शक्नुमः कथं पश्यामः अस्माकं दर्पणमेव खलु अथवा अस्माकम् उपनेत्रं मम उपनेत्रं रक्तवर्णस्य अस्ति चेत् अहं कथं पश्यामि सर्वं रक्तवर्णेन पश्यामि मम पीतवर्णस्य उपनेत्रमस्ति चेत् पीतवर्णेन पश्यामि समग्र सर्वत्र पीतवर्णः अस्ति इति कारणेन अहम् एवं न पश्यामि प्रोब्लं कुत्र प्रश्नः कुत्र अत्रैव तदेव एतादृशग्रन्थानां पठनसमये अस्माभिः चिन्तनीयं कदापि बहिः प्रश्नः इति विचिन्त्य वयं गच्छामः जन्मनि समाधानं न प्राप्नुमः किल बहुजनाः बहुविधचर्चां कुर्वन्ति किल रामायणस्य विषये चर्चां कुर्वन्ति महाभारतस्य विषये चर्चां कुर्वन्ति किल किमपि किमपि वदन्ति सीता किमर्थम् अग्निप्रवेशं कृतवती रामः किमर्थम् अङ्गीकृतवान् एतत् सम्यक् नास्ति जनाः कथं चर्चां कुर्वन्ति स्वस्य जीवने इत्युक्ते इदानीन्तनलोके कथमस्ति तेन सह चर्चां कुर्वन्ति तत् वस्तुतया सीतायाः अग्निप्रवेशः अथवा एकैककथा बालीवधं सर्वं किमस्ति तत्र अस्माकं जीवनस्य विषयः स्वस्य आत्मा तत्र स्थापयित्वा अस्माभिः द्रष्टव्यम् स्वस्य जीवनं तत्र स्थापयित्वा द्रष्टव्यं शुद्धं करणीयं किं शुद्धं करणीयं स्वयमेव शुद्धीकरणं करणीयं स्वस्य आत्मनः शुद्धीकरणं करणीयम् अत्रापि अर्जुनः पलायनं कृतवान् इति न पश्यामः वयं पश्यामः किमर्थम् अर्जुनस्य तादृश एकदर्शनमभवत् इत्युक्ते भगवतः सान्निध्येन भगवतः वाक्यम् अथवा भगवतः शङ्खध्वनि यदा सः श्रुतवान् तस्मिन् समये तस्य अन्तरङ्गे स्वार्थतायाः दर्शनं गतं निःस्वार्थतायाः दर्शनम् आगतम् व्यष्टिदर्शनं गतं समष्टिदर्शनम् आगतं तस्मादेव स्पष्टतया तत्र सर्वमपि बहुवचने लिखितवान् सः सर्वान् एवं दृष्टवान् तेन कारणेन किम् अभवत् अग्रिमश्लोकेषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः एक उत्तमदर्शनमेव ततः आरभ्य अस्माकं जीवने अपि वयं यावत् कालपर्यन्तं यदा एक इश्यू आगच्छति एकः प्रश्नः यदा आगच्छति एका समस्या यदा आगच्छति तस्मिन् सन्दर्भे वयं ममत्वकारणेन मम पुत्रः तेन कारणेन इति पश्यामि चेत् सत्यं वयं द्रष्टुं न शक्नुमः किल मम पुत्रः अन्येकः द्वयोः मध्ये किमपि कलहः अभवत् अहं मम पुत्रः अन्यः इति पश्यामि चेत् किं भवति अहं सत्यं द्रष्टुं न शक्नोमि तदेव किल गीतायाः प्रथमश्लोकः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव इति पृष्टवान् सः कौरवः पाण्डवः इति न पृष्टवान् तस्य दर्शनं कथमस्ति इति पश्यतु मम जनाः कौरव पाण्डवजनाः स तदेव धृतराष्ट्रस्य दर्शनं नास्ति अत्र कस्य दर्शनम् अर्जुनस्य धृतराष्ट्राय भगवान् गीतोपदेशं न कृतवान् गीतोपदेशं कस्मै कृतवान् अर्जुन कारणं किम् अर्जुनः योग्यः अस्ति तदर्थम् अर्जुनः कथं दृष्टवान् इत्युक्ते यदा उक्तवान् अपि तदेव द्वयो द्वयोः सेनयोः मध्ये रथं स्थापयतु सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत हे अच्युत मे अच्युत मम कृष्ण अथवा अच्युत इत्युक्ते च्युतिः नास्ति सः अच्युतः नाशरहितः हे नाशरहित उभयोः सेनयोः मध्ये भवान् रथं स्थापयतु पार्श्वे स्थापयतु इति न उक्तवान् पाण्डवसमीपे स्थापयतु कौरवसमीपे स्थापयतु न उक्तवान् कुत्र मध्ये रथं स्थापयमेच्छुत तत्र स्थित्वा सः दर्शनं कृतवान् कथं दर्शनं कृतवान् एकपार्श्वे सः दृष्टवान् पितृतुल्याः बहवः पितामहतुल्याः बहवः सर्वे यान् यान् सः पश्यति एकं तस्य सर्वे तस्य बान्धवाः अथवा सुहृदः अतः मित्राणि अन्ये केपि न सन्ति तस्मादेव सः वदति युद्धं कर्तुं न शक्नोति सः अग्रिमश्लोकं पश्यति एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः अग्रिमश्लोके वदति श्लोकं पठामः तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् कृपया परया परयाविष्ठो विषीदन्निदमब्रवीत् पठितुं शक्नुमः एकवारं तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाभिष्टो विषेदन्निद्धमब्रवीत् पदच्छेदं कुर्मः तदा सरलं तान् समीक्ष्य कथं वदति तान् समीक्ष्य सः कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया कृपया एव परयाविष्टो परया आविष्टः വിഷീദൻ ഇതം അബ്രവീത് വിഷീദൻ ഇതം അബ്രവീത് വിഷീദൻ ഇതം അബ്രവീത് ഇതാनीम् एकैक पदं पश्यामः चेत् तान् समीक्ष्य समीक्ष्य तान् इत्युक्ते कः अर्थः सः तौ ते तं तौ तान् द्वितीयविभक्ति बहुवचनं तान् कर्मपदमस्ति तान् इत्युक्ते तत्र ये जनाः सन्ति तान् समीक्ष्य कः अर्थः वीक्ष्य दृष्ट्वा समीक्ष्य सम्यक् दृष्ट्वा तान् समीक्ष्य सः कौन्तेयः कौन्तेयः कुन्तीपुत्रः इत्युक्ते अर्जुनः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् अवस्थितान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् इत्युक्ते तत्र ये ये सन्ति अवस्थितान् सर्वान् बन्धून् सर्वबान्धवान् दृष्ट्वा तस्य किम् अभवत् कृपया परया आविष्टः विषीदन् इदं वाक्यम् अब्रवीत् अब्रवीत् इत्युक्ते कः अर्थः उक्तवान् अब्रवीत् उक्तवान् पास्ट् टेन्स् मध्ये अस्ति अब्रवीत् उक्तवान् किम् उक्तवान् कथम् उक्तवान् इति अग्रे एव आगच्छति कथमुक्तवान् सः कृपया परया आविष्टः द्वयम् अभवत् तस्य एकं तस्य अपारकृपा अभवत् अनन्तरं कृपया पर परया परया इत्युक्ते अत्यन्तकृपया परया कृपया आविष्टः तेन कवर् अभवत् इत्युक्ते सम्पूर्णकृपा अभवत् तस्य एतान् सर्वान् दृष्ट्वा वस्तुतया तस्य मनसि किं भवितव्यम् आसीत् कोपः किल युद्धं कर्तुमेव आगतवान् कैः सह मया योद्ध युद्धं करणीयमित्येव पृष्टवान् तादृशक्रोधेन आगत्य सः एतान् सर्वान् दृष्टवान् कृष्णस्य सान्निध्यमपि अस्ति तेन कारणेन किम् अभवत् आहत्य तस्य अन्तरङ्गे कृपा आगता कृपया पर परया कृपया आविष्टः अर्जुनः कौन्तेयः इदं वाक्यम् अब्रवीत् तस्य अन्तरङ्गतः एकं वाक्यम् पश्यतु कृप कदा कदा आगच्छति कृप कृप इत्युक्ते किं कृप
दया दयायाः एकः भावः अत्यन्त अधिकदया तदेव कृप कस्य कृपा भवति भगवतः कृपा इति वयं वदामः मम उपरि ईश्वरस्य कृपा भवतु इति वयं प्रार्थनां कुर्मः कस्य कस्य उपरि कृपा भवति सर्वेषां कस्य कस्य उपरि भवति ज्येष्ठानां कनिष्ठस्य उपरि कृपा भवति सत्यं समानानां विषये कृपा न स्नेहः भवति कृपां कर्तुम् एकं स्थानम् आवश्यकम् अर्जुनः कस्मिन् स्थाने अस्ति उपरि अस्ति तदेव पूर्वमपि उक्तवान् അർജുനस्य സ്ഥാനം ഏതാൻ സർവാൻ ദൃഷ്ട്വാ തേഷാം ഉപരി കൃപ അർജുനस्य अन्तरङ्गे भवति इति भगवान् वदति चेत् तस्य स्थानम् उपरि एव अस्ति तस्य किम् अभवत् भयं न भयम् अभवत् इति अत्र लिखितं नास्ति किम् अभवत् इत्युक्तं कृपा अभवत् नो चेत् भयेन सह पलायनं करोति इति वक्तव्यमासीत् अथवा अन्यत् किमपि विकारः तस्य भवेत् अस्मासु यः विकारः भवति तत् किम् एतत् दृष्ट्वा मम भयम् अभवत् मम भयः भवति इति चिन्तयतु स कारणं किं मम भीतिः अस्ति किल मम तस्य उपरि मम भीतिः अस्ति अथवा अन्य अन्यविकारं भवति मनुष्यस्य एकमेकं दृष्ट्वा एकैकविकारः भवति केचन जनान् पश्यामः चेत् अस्माकं क्रोधः भवति भवति वा न क्रोधः न भवति कदापि इदानीमेव भवति तादृशं क्रोधः कदा क्रोधः भवति भयकारणेन अपि भवति अन्यथा कदा क्रोधः भवति मम इच्छा नास्ति तदेव क्रोधस्य कारणं किं सः वा अहं वा इदानीं पश्यतु तां दृष्ट्वा मम मम न भवति तां दृष्ट्वा मम क्रोधः भवति सा कारणं वा अहं कारणम् अहमेव एतत् वक्तुं बहु सरलमेव किन्तु जीवने प्राक्टिकल् एतत् बहु कष्टकरमस्ति किल वयं सर्वदा अनन्तरम् एतत् सर्वं वयं वदामः किन्तु कथं वयं चिन्तयामः तेन सम्यक् भवितव्यम् अथवा तया सम्यक् भवितव्यम् सः किमर्थम् एवं व्यवहारं करोति किन्तु क्रोधः कुत्र अभवत् क्रोधः अत्र अभवत् अत्र क्रोधः अभवत् चिकित्सा तत्र करोति चेत् पर्याप्तं वा किल इदानीं पश्यतु मम ज्वरः अस्ति ज्वरः इत्युक्ते फीवर् मम ज्वरः अस्ति तदर्थं वैद्यः गुलिकां खादति चेत् पर्याप्तं वा <laughs> वैद्यः किं वक्तुं शक्नोति एतद् खादतु इति वक्तुं शक्नोति औषधम् एतद् अस्ति इति वक्तुं शक्नोति किन्तु केन खादनीयं यस्य ज्वरः अस्ति तेन खादनीयं सत्यं तदेव अत्र वदति इदानीम् एकैकविकारः अस्मासु आगच्छति तस्य कारणं किं बहु सूक्ष्मतया वदति सः विकारम् अस्मासु एव आगच्छति खलु अस्माकं स्वभावानुसृतम् परिसरं दृष्ट्वा विकार इदानीं तत् युद्धभूमिः अस्ति वस्तुतया युद्धभूमिमध्ये ये विरोधिनः जनाः सन्ति विरोधिनः इत्युक्ते शत्रुपक्षे विद्यमानजनाः सन्ति तान् दृष्ट्वा सामान्यमनुष्यः चेत् कः विकारः आगच्छति क्रोधः आगच्छेत् अथवा भयम् आगच्छेत् किल शत्रुः बहु भीष्मं पितामहं सर्वं पश्यति भयमेव आगच्छति अथवा द्रोणाचार्यः भीष्मपितामहः भयम् अथवा सामान्यजनाः सन्ति तेषां दुर्योधनः तं दृष्ट्वा क्रोधः एव आगच्छेत् अथवा भिन्नभिन्नविकारः भवेत् अर्जुनस्य मनसि कः विकारः आगतः कृपा आगता तद् कथम् इति कारणं तस्य कारणं किं तस्य दर्शनं दर्शनस्य कारणं भगवतः सान्निध्यम् तत्सर्वं सत्यं किन्तु तद् अस्माकं जीवने कथम् अस्मासु विकारः भवेत् विकारः एकदृष्ट्या विकारः एकैकवेगः इति वदति वेगः इत्युक्ते अवगच्छति वेगः इत्युक्ते इदानीं पश्यतु अस्माकम् इदानीं विकारस्य उद्भवः यदा भवति किञ्चित् अनन्तरं तस्य वेगः भवति क्रोधः क्रोधस्यैक कारणं भवति खलु कारणे एव नियन्त्रणं करोति चेत् नियन्त्रणं कर्तुं शक्नुमः ततः अन्यत्र गच्छतु इदानीं पश्यतु एक एकस्मिन् वातावरणे अहम् उक्तवान् इदानीम् एतां दृष्ट्वा मम क्रोधः भवति मया किं करणीयं ततः दूरं गच्छतु सामान्यविषयः एव किल अथवा नेत्रं निमीलयतु स्वस्य एव नेत्रं स्वयमेव दूरं गन्तुं शक्यते साहचर्यं तदा न कल्पयतु तत् कर्तुं शक्यते किन्तु मनुष्यः तत् करोति वा किमर्थं न केचन कुर्वन्ति ते रक्षामपि प्राप्नुवन्ति जीवने किमर्थं न कुर्वन्ति अधिकाः न कुर्वन्ति किल किमर्थं न कुर्वन्ति किं कारणं स्यात् किमर्थं न कुर्मः
किञ्चित् सुखमस्ति सुखमस्ति वा सुखं नास्ति तस्य अधीनः भवामः वयं किल इदानीं मम मम क्रोधस्य अहं सेवकः भवामि सत्यं मयि यः विकारः आगतः तस्य सेवकः यदा अहं भवामि अहं ततः अन्यत् किमपि कर्तुं न शक्नोमि सः यद्यत् मम कोपं वदति तत्सर्वम् अहं करोमि किन्तु यस्य बुद्धिः अस्ति यस्य विवेकः अस्ति तेन किं करणीयं ततः दूरं गच्छतु तदा विकारः वेगरूपेण परिवर्तनं न प्राप्नोति वेगरूपेण परिवर्तनम् आगच्छति पुनः नियन्त्रणं बहु कष्टकरम् क्रोधः काम काम स्वीकरोतु काम कामविकारः मयि कामविकारः जातः मया किं करणीयम् अहं यदा अवगच्छामि सर्वे अवगच्छन्ति एव किल स्वस्य अन्तरङ्गे एव विकारः भवति कामविकारः भवति चेत् मया किं करणीयं ततः दूरं गच्छतु तत् साहचर्यं तत् वातावरणं न भवतु ततः दूरं गच्छति तद् स्वयमेव गच्छति किन्तु तत्रैव स्थित्वा अथवा तस्मिन्नेव कार्ये भूत्वा विकारः यदा वेगः भवति एकः वेगः मलयाळभाषायामपि वेगः एव एकः वेगः अस्माकम् अन्तरङ्गे आगच्छति तदनन्तरं जनाः चिन्तयन्ति मां मां नियन्त्रणं करोमि मया शक्यते किन्तु तदा नियन्त्रणं कर्तुं न शक्यते तदेव वदति विकारसन्दर्भे एव चिन्तनं करोतु यदा उत्पादनं भवति तदा एव अवगन्तुं शक्नुमः अन्यस्य आधारेण एतत् इति यदा चिन्तयति तदा अस्माकं हस्ते कण्ट्रोल् नास्ति किल जनाः वदन्ति किल इदानीम् अत्रत्य वयं न जानीमः भारते इदानीं बहवः पुरुषाः असमीचीनकार्याणि कुर्वन्ति इति पत्रे प्रतिदिनम् आगच्छन्ति ते किं वदन्ति तस्य कारणं महिलाः सम्यक् वस्त्रं न धरन्ति वदन्ति किल महिलाः सम्यक् वस्त्रं न धरन्ति इति वा कारणं विकार विकारं कुत्र आगच्छति स्वस्य अन्तरङ्गे एव तेन स्वस्य अन्तरङ्गे एव नियन्त्रणं करणीयं परिसरस्य नियन्त्रणं कर्तुं सः न शक्नोति किल सर्वाः महिलाः सम्यक् वस्त्रं धृत्वा अटन्तु इति वक्तुं सः शक्नोति वा एतस्य एतत् सर्वं कथने बहु सरलम् एतस्य आधारेण एव एकैकमतमपि अभवत् किल इस्लां मते किमर्थं सम्पूर्ण एतत् पर्दा धृत्वा इदानीं सौदि अरेबिया गच्छतु कोऽपि भवतु हिन्दुः भवतु किमपि भवतु सौदि अरेबिया गन्तव्यं चेत् किं करणीयं सर्वं पर्दा धरणीयम् एतत् नेत्रमपि एतत् निमीलनं करणीयं तावत् बहिः एव न प्रदर्शनीयं सौदि अरेबिया मध्ये कस्यापि विकारः नास्ति एव प्रतिदिनं वयं शृणुमः तत्र किं चलति इति एतस्य कोऽपि अर्थः नास्ति एतादृशं तदेव वदति विदायं तदेव वदति अन्तरङ्गं प्रति पश्यतु एकैकवारं क्रोधः आगच्छति काम आगच्छति षड् रिपवः एव मुख्यतया काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य एतादृश षड् रिपवः यद्यत् अस्माकं शत्रवः सन्ति लोभः इति अस्ति अथवा क्रोधः अस्ति अस्माभिः चिन्तनीयं कुत्र अस्ति एतत् मयि अस्ति इति वयम् अवगच्छामः मयि अस्ति चेत् नियन्त्रणं केन करणीयं मया एव नियन्त्रणं करणीयम् एतद् दर्शनं प्राप्तुमेव बहु कष्टम् एतत् कथनम् इदानीं श्रुतवन्तः श्रवणमभवत् श्रवणं बहु सरलं यत्र कुत्रापि वयं श्रोतुं शक्नुमः किन्तु भवन्तः अङ्गीकृतवन्तः वा न कदा अङ्गीकारः भवति तस्य स्वयं चिन्तनं करणीयं खलु यदा प्रथमं वयं शृणुमः तत् कार्यं चिन्तनं कृत्वा कृत्वा कृत्वा एतत् सत्यं वा मम जीवने कथमस्ति एवमेव अस्ति वा मम क्रोधस्य कारणं कुत्रचित् अहं बहु क्रुद्धः भवामि अथवा कुत्रचित् मम बहु युद्धस्वभावः अस्ति अथवा मम अहङ्कारम् अहं प्रकटयामि अहङ्कारः इ लुब्धता क्रोधः काम एतत् सर्वं कुत्र भवति इति चिन्तनं करणीयम् एकं वा फील् अनुभोक्तव्यं तस्य नाम एव पठनम् एक एकवारं वा जीवने एकक्रोधः यदा आगतः तदानीम् एतत् चिन्तनम् आगच्छेत् तद् चिन्तयित्वा भवान् तस्य साक्षात्कारं करोतु अनन्तरं भवान् ततः रक्षां प्राप्नोति एकवारं प्राप्नोति चेत् पर्याप्तं तत् अस्माकं प्राब्लं किम् अस्माकं दर्शनमेव तत्र न गच्छति गीतां सर्वं वयं शृणुमः तद् कदा गीतापठनसमये <laughs> नैन् तर्टितः तत् समाप्तम् अनन्तरम् अस्माकं जीवने न भवति तत् किन्तु यः कोऽपि भवति यः कोऽपि एकलघुविषयः तत् स्वीकृत्य जीवने किञ्चित् प्राक्टीस् करोति महान् आनन्दः भवति तस्य लघुविषयः न सः एकम् अनुभवम् एक लघु अनुभवं प्राप्य एकवारं क्रोधतः अहं बेक् आगतवान् इति चिन्तयतु किन्तु वयं किं कुर्मः तत्र सर्वं वयं कारणानि पश्यामः न न न एतदेवं त्यक्तुं न शक्नुमः अग्रिमवारे पश्यामः अग्रिमवारे इति नास्ति भवतः परीक्षणार्थमेव भगवान् पुनः पुनः ददाति किल कस्य कृते इदानीं मम कृते कीदृशजीवनसाहचर्यम् आगच्छति तद् भिन्नं तस्याः कृते कीदृशजीवनसाहचर्यम् आगच्छति तद् भिन्नं द्वयमपि समानं वा अहं तु एकस्मिन्नेव गृहे वासं कुर्मः एकत्र एव जीवनं कुर्मः किन्तु एण्टैर्लि डिफ्रेण्ट् अस्ति किल एकैकविषयः अपि इदानीं माता किमपि वदति अहं कथं शृणोमि सा कथं शृणोति एतत् अस्माकम् अधीनमस्ति सर्वं कानिचन समा सामान्यपदानि द्वयोः कृते भिन्नं भिन्नम् एतत् मिलति तदा तत्र सम्यक् श्रोतव्यम् इत्युक्ते केन चिन्तनीयम् स्वयमेव चिन्तनीयं तदेव उपनिषत् मध्ये वदति श्रोत्रस्य श्रोत्रं नेत्रस्य नेत्रं किं तद् नेत्रस्य नेत्रम् इत्युक्ते किं प्रयोगमिति चिन्तयामः भोः उत्तमप्रयोगः श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इत्युक्ते मया कथं श्रोतव्यम् इति मया एव चिन्तनीयम् अहं कथं शृणोमि मम अधीनं भवेत् सर्वदापि अन्य कस्यापि न यस्य कस्यापि विषये दूषणं वदति मया श्रोतव्यं वा न वा इति मया चिन्तनीयं प्रथमं शृणोमि चेदपि कथं श्रोतुं शक्यते सामान्यतया श्रोतुं शक्यते अनन्तरं त्यजतु किन्तु कदाचित् वयं किं कुर्मः यद् श्रुतवन्तः किल ततः सीड् एव मिलति षड् सीड् मिलति अन्तरङ्गे सम्यक् कर्षणं कृत्वा कर्षणम् इत्युक्ते भूमिः करोति किल कर्षणं कृत्वा सीडेल्लं स्थापयित्वा जलं स्थापयित्वा तद् महावृक्षं भूत्वा अस्मान् अनन्तरं तद् नयति तं यदा पश्यामः अस्माकं मुखे तत् सम्पूर्णं दृश्यते अथवा तं वा तां वा कमपि तत् पश्यामः चेत् पर्याप्तं दर्शनेन अस्माकम् उपरि कोपः आगच्छति कोपः इति अहम् उदाहरणार्थं वदामि सर्वविधविकारः एवमेव तस्मादस्माभिः किं न करणीयं तस्य पोषणं न करणीयं तस्य पोषणम् इत्युक्ते मम अधीनं भवेत् तद् अहं चिन्तयामि पोषणस्य आवश्यकता अस्ति वा करोमि न आवश्यकं न तादृश एक कपेसिटि प्राप्तव्यं तदेव अर्जुनस्य इदानीम् अभवत् किम् अभवत् तस्य एतद्दर्शनेन तस्य कोपः नागतः तस्य किमपि न आगतं तत्र मोहः न आगतः मोहः अपि आगच्छति चेत् प्राब्लम् धृतराष्ट्रस्य किम् अभवत् मोहः एव तस्य सर्वं मम भवेत् सर्वं मम पुत्राणां भवेत् अथवा अन्यस्य किमपि न दातव्यं भिन्नभिन्नविचारः किन्तु अर्जुनस्य मनसि कथम् अर्जुनः कथम् आसीत् प्रतिदिनं युद्धं करणीयं युद्धं करणीयं युद्धं करणीयम् इति वदन् आसीत् तदर्थमेव तपः सर्वं कृतवान् भगवतः एकमात्रशब्दश्रवणेन शङ्खध्वनिश्रवणेन शङ्खध्वनि इत्युक्ते तस्य बहु प्राधान्यम् अस्ति वयम् अनन्तरं चिन्तयामः शब्दः कथं शङ्खध्वनि इति वदति तत्र तत् ऋषिकेशः इति तत्र किमर्थम् उक्तवान् तत्सर्वं वयं तत्र दृष्टवन्तः यदा अर्जुनः स्वस्य अन्तरङ्गे भगवतः ध्वनिं श्रोतुम् इच्छति चेत् तेन प्रथमं किं करणीयं स्वस्य इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयम् अस्माकम् अन्तरङ्गे अस्माभिः ईश्वरीयवचनं श्रोतव्यं चेत् अथवा मम वचनं मया श्रोतव्यं चेत् मम वचनम् इत्युक्ते किम् आत्मा मम आत्मनः शब्दः अथवा मम अन्तःकरणस्य शब्दः अथवा मम अहम्बोधस्य शब्दः मम अहङ्कारस्य न लघुभेदः एव अस्ति वयं सर्वेपि सर्वदा अहङ्कारस्य शब्दं शृणुमः अहमस्मि अहं कः इति सर्वदा अस्ति किल सर्वप्रतिक्षणे वयं प्रकटयितुम् इच्छामः कथं लघु लघु लघु लघु विषयेषु अस्माकमेव चित्रं कुत्रापि पश्यामः चेत् अस्माकं सन्तोषः खलु अस्ति वा नास्ति वा वयं सर्वे कतिवारं फेस्बुक् मध्ये स्थापयामः किल स्वस्य चित्र लघुविषयः एव अथवा अहं किञ्चित् गायामि इति चिन्तयतु किञ्चित् सम्यक् अहं गायामि कोऽपि एकः वदति चेत् मम कियान् आनन्दः भवान् सम्यक् गायति वस्तुतः किम् अस्ति तत्र सः वदति इति कारणेन भवान् गायति वा किल कोऽपि पूर्वम् उक्तवान् कोऽपि कोकिलः कोकिलः इत्युक्ते क्विल् कोऽपि कुक्कु कोऽपि कोकिलः मम गीतं सम्यक् अभवत् इति जनाः वदन्तु इति चिन्तयति वा सः तत् न चिन्तयति श्वस्तनपत्रिकायां मम चित्रम् आगच्छति इति चिन्तयति वा न सः गायति तत् तस्य धर्मः इति सः चिन्तयति किल अस्माकं सर्वेषां कृते भगवान् एकैक सामर्थ्यं दत्तवान् किल एकसामर्थ्यं विना लोके कोऽपि सृष्टिः नास्ति भगवान् सृष्टिं कृतवान् एकप्रयोजनार्थमेव सृष्टिं कृतवान् प्रयोग प्रयोजनं विना कापि सृष्टिः नास्ति लोके एकपिपीलिका अपि नास्ति अनन्तरं मनुष्यः किम् किन्तु वयं किं चिन्तयामः यत् अस्माभिः प्राप्तं तद् वयं न अवगच्छामः प्रथमं तदेव नास्ति मयि किम् अस्ति अहं न जानामि किन्तु यद् मम नास्ति तत्र अहम् अहङ्कारं करोमि यत्किमपि मम कृते वस्तुतया मह्यम् एतदेव भगवता दत्तम् इति चिन्तयतु केचन जनानां सम्यक् सौन्दर्यं ददातु केचन जनानां सम्यक् शब्दं दत्तवान् केचन जनानां सम्यक् कार्यं कर्तुं शेषीं दत्तवान् केचन सम्यक् बुद्धिं दत्तवान् अथवा बुद्धिः सर्वेषां समानमेव प्रयोगं कर्तुं सामर्थ्यं दत्तवान् अथवा केचन जनानां धावनं कर्तुं दत्तवान् पि टि उषा सर्वम् अन्यत् किं करोति धावति किन्तु यत्किमपि भवतु ईश्वरेण यद् दत्तं तत् वयम् अवगच्छामः अनन्तरं तत् स्वस्य जीवने एतद् भगवता दत्तं भगवता इत्युक्ते सर्वं किं वदामि भगवान् इति चिन्तयति चेत् चिन्तयतु नो चेत् न चिन्तयतु एतत् सर्व मह्यम् एतत् सृष्टिसमये मया प्राप्तम् एतत् इति अवगच्छति चेत् किं भविष्यति अस्माकम् एषः मम धर्मः इति चिन्तनम् आगच्छति तदेव मनुष्यस्य मनुष्यैः तदेव चिन्तनीयमस्ति तदा एषः मम धर्मः इति यदा चिन्तयति तदा मम अन्तरङ्गे उत्तम उत्तमविकारः आगच्छति तदेव अर्जुनस्य अभवत् इदानीम् अर्जुनेन किं करणीयं वस्तुतया युद्धं करणीयं सत्यं युद्धं सः यदा दुर्योधनः करोति अथवा यदा भीष्मः करोति अथवा यदा अन्य कः अं, एते सर्वे द्रोणाचार्यः करोति एकैक द्रोणाचार्य किमर्थं युद्धं करोति समयः नास्ति तस्मात् बहु विवरणं न कृतवान् द्रोणाचार्यः किमर्थं युद्धं करोति स्वस्य उदरस्य विषये एव चिन्तनमासीत् तस्य तस्य सम्पूर्णकथां पठतु महाभारतं स्वीकृत्य किमर्थं पाण्डवकौरवाणां पाठनार्थम् आगतवान् स्वस्य उदर उदरपालनार्थम् भीष्मः किमर्थं करोति स्वस्य प्रतिज्ञा स्वस्य कुलस्य केवलं मम कुटुम्बं मम कुटुम्बस्य एतत् करणीयं तदर्थमेव सर्वं समीचीनकार्यं कृतवान् खलु अम्बा अम्बिकां बालिकां दत्वा आनीतवान् उत्तमाः बालिकाः आसन् का का नीतिः अस्ति तत्र सः गत्वा तस्य बलेन सः आनीतवान् अनन्तरं विवाहमपि न कृतवान् केन पित पित्रा सह विवाहं करोतु इति वदति किल अम्बायाः अनन्तरं बहु शापः सर्वमहाभारते अस्ति कथा किन्तु ये सः केवलं कुलविषये एव तस्य मम कुलं मम कुटुम्बम् अन्येकः स्वस्य उदरविषये स्वस्य विषये द्रुपदमहाराजः तस्य एतत् करणीयं स्वस्य विषये एव किन्तु अर्जुनः किमर्थं युद्धं करोति इदानीं धर्मार्थम् अर्जुनस्य युद्धं सम्पूर्णतया धर्मार्थं भवेत् तदर्थमेव भगवान् इदानीं गीतोपदेशं करोति अर्जुनः तदर्थं पक्वः अस्ति तद् भगवान् ज्ञातवान् किन्तु इदानीं तस्य मनसि नास्ति किम् अहं पूर्णतया धर्मार्थं करोमि इति इदानीं नास्ति तस्य मनसि किन्तु तस्मिन् उत्तम उत्तमविकाराः सन्ति इदानीम् उत्तमोत्तमदर्शनम् आगच्छति तस्य कृपा आगता तस्य कृपया परया विष्टा विषीदन्निदम् अब्रवीत् सः अर्जुनः कृपया परया आविष्टः इदानीम् एतद् उक्तवान् किम् उक्तवान् इति वयम् अग्रे द्रष्टुं शक्नुमः तत्र पश्यतु एतस्य पदानां विषये अपि किञ्चित् पश्यामः वयं तत् नो चेत् तत्सर्वं विस्मरामः तान् इति अस्ति तान् इत्युक्ते तान् इति तदेव तस्य श्लोकस्य तान् दगा तद् शब्दः दगारान्तशब्दः तत्र किं भवति सर्वनामशब्दः अस्ति पुल्लिङ्गं द्वितीय बहुवचनं प्रथमं किम् आगच्छति सः तौ ते अनन्तरं तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषु तेषां तस्मिन् तयोः तेषु एवम् आगच्छति शब्दः एतत् वयं पुनः पुनः वदामः चेत् स्वयमेव आगच्छति नो चेत् अस्माकं सम्बन्धः एव नास्ति चिन्तयामः न आगच्छति वयम् आरम्भतः एतद् मम कार्यं नास्ति पार्श्वे भवतु इति न चिन्तनीयं वृद्धः शृणोतु तदा किञ्चित् कालानन्तरम् आगच्छति अस्माकं समीक्ष्य इति अस्ति समीक्ष्य किमस्ति तत् हा दृष्ट्वा इति अर्थः पश्यतु कुत्रचित् त्वा त्वा त्वा त्वा इति आगच्छति गत्वा पठित्वा लिखित्वा कुत्रचित् या इति आगच्छति उपविश्य उत्थाय तादृशमस्ति य आगतं चेत् ल्यबन्तम् इति वदति कोऽपि भेदः उपसर्गः अस्ति चेत् य इति आगच्छति तदा ल्यबन्तम् इति वदति प्रति इदानीं वयं चिन्तयामः प्रति अध्यायानन्तरं तत्रत्य व्याकरणविषये पञ्चषड् वर्गान् चालयामः इदानीं गत त्रिषु वा चतुर्षु सप्ताहेषु पद्मजा भगिनी चालितवती बहु सम्यक् सा तस्य व्याकरणचार्ट् सर्वं कृत्वा सा वर्गं चालितवती न चिन्तयामि अस्मासु बहु जनाः न गतवन्तः आन्लैन् क्लास् आसीत् अग्रिमवर्गे अहं सूचयामि कदा भवति इति तदा तदपि किञ्चित् व्याकरणमपि पठित्वा गच्छामः अग्रे बहु सम्यक् अस्माकं ज्ञानं भवति नो चेत् किं भवति इत्युक्ते व्याकरणकारणेन एकैक अर्थः आगच्छति वयं न अवगच्छामः अनन्तरं किमपि व्याख्यानं कुर्वन्ति जनाः संस्कृतं न जानाति चेत् तदेव प्राब्लं तत्र किमर्थं तादृशरूपं भवति तस्य कारणं भवति प्रथमश्लोके प्रथममेव धर्मक्षेत्रे इति अस्ति अहम् उक्तवान् सप्तमी अस्ति किमर्थं सप्तमी उपयोगं करोति धर्मक्षेत्रस्य इति वक्तुं शक्यते श्लोकलेखनं कर्तुं शक्यते षष्ठीभक्तिमपि लेखितुं शक्नोति किन्तु किमर्थं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति किमर्थं वदति सप्तमीभक्ति कस्मिन् समये वदति धर्मक्षेत्रे इन् धर्मक्षेत्र इत्यर्थः धर्मक्षेत्र कुत्र प्रथममेव सः सूचितवान् तत् धर्मक्षेत्रे इत्युक्ते स्वस्य अन्तरङ्गे क्षेत्रम् इत्युक्ते शरीरम् इत्यर्थः शरीरे धार्मिकशरीरे इति अर्थं तत्रैव उक्तवान् सः यः संस्कृतं न जानाति सः किं व्याख्यानं करोति हरियाणासमीपे यः कुरुक्षेत्रम् <laughs> अस्ति तत्र कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे तस्य विशेषणं धर्मक्षेत्रे युद्धम् अभवत् पूर्वं तत्र एककथा तद् इति वदति तद् न एतत् तत्र एव व्याकरणस्य आवश्यकता तत्र अस्ति लघु लघु लघु सन्दर्भेषु सः बहु उपयोगं करोति इदानीं पश्यतु अत्र समीक्ष्य इति अस्ति अना सामान्य वदति चेत् पर्याप्तं किल दृष्ट्वा तथा एव अर्थः समीक्ष्यति किन्तु सम्यक् वीक्षणं कृत्वा इत्यर्थः हम्म। सम्यक् वीक्षणं वीक्षणं मध्ये भेदः अस्ति किल तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः अर्जुनः वृथा एकवारं दृष्ट्वा न एकैकं सः दृष्टवान् हम्म। तथा एव अवगतवान् सः ओ मम पिता पितृतुल्यः कौरवपक्षे दृष्टवान् तत्रापि पितृतुल्यः पितामहः पितामहतुल्यः पक्षद्वये अपि विद्यमानाः ये परस्परं युद्धं कर्तुम् आगतवन्तः ते सर्वेपि मम बान्धवाः तथा एव तस्य किम् अभवत् सम्यक् दृष्टवान् इति कारणेन सम्यक् दृष्टवान् इत्युक्ते मनसा मनः अपि तत्र योजयित्वा तान् दृष्टवान् इति कारणेन अथवा स्वार्थतां विना बहुविधार्थाः सन्ति तत्र स्वार्थतां विना दृष्टवान् इति कारणेन किम् अभवत् कृपाणः विकारस्य आगमनस्य कारणं तत्रैव वदति कृपया परया कृपया आविष्टः आविष्टः इत्युक्ते कम्प्लीट् कवर् अभवत् इत्यर्थः तस्मिन् अन्य कोऽपि विकारः नास्ति पदस्य प्रयोजनं तत्रैव तस्मिन् सम्पूर्णं कृप एकः सम्पूर्णं कृप भवति चेत् किं भवति तस्य भगवत् सायु सान्निध्यं भवति तस्य सायुज्यं भवति किल यत् कदा समर्पणं भवति पूर्णसमर्पणं कदा भवति ईश्वरभक्तिमध्ये अत्युत्तमस्टेज् अस्ति किं शरणागति इति वाक्यं शरणागति इति वदति निरपवाद समर्पणम् किमपि कारणार्थं न अहं समर्पणं करोमि किमपि कार्यं तत्र नास्ति एतेन कारणेन समर्पणं करोमि मम तदावश्यकं समर्पणं करोमि एवं नास्ति निरपवादसमर्पणमेव किं शरणागति शरणागति कदा भवति कृपया यदा आविष्टः भवति तदा അസ്മാകം അന്തരംഗെ സമ്പൂർണ്ണം യഥ കൃപ ഭവതി തസ്മിൻ സമയേ ഏവ അസ്മാകം കിം ബോധി സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ബോധി തസ്മിൻ കാര്യം മമ സമ്പൂർണ്ണ കാമ അസ്തി മമ സമർപ്പണം എന്ന് ഭവതി ദ്വയമപ്പി ദ്രഷ്ടും സമാനമേവ അവഗച്ഛ മമ സമ്പൂർണ്ണ കാമ അസ്തി തസ്മിൻ കാര്യേ मम समर्पणं न भवति तस्मिन् कार्ये मम किं भवति सर्वदा मम स्वार्थता भवति मम मम मम मम सुखं मम आनन्दः मम लाभः यद्यद् अस्ति सर्वं मम एव अन्यविषये चिन्तनं नास्ति किन्तु भगवतः विषये भवतः अथवा अन्य कस्यापि विषये सम्पूर्णकृपया भवान् आविष्टः इति चिन्तयतु तत्र तु निरपवादसमर्पणं भवति तत्र कोऽपि प्रश्नः नास्ति अनन्तरं तदेव अर्जुनस्य अभवत् भाग्यवशात् भगवतः सान्निध्येन एतान् सर्वान् सः दृष्टवान् तस्य अन्तरङ्गे किम् आगतं पूर्णकृपा आगता कृपया परया विष्टः विषीदन् इदं वाक्यम् अब्रवीत् विषीदन् इत्युक्ते कः अर्थः अत्र अस्ति किल विषीदन् कष्टं दुःखितः विषादः विषादेन दुःखेन एतस्य अध्यायस्य नाम किम् विषादः विषादयोगः अहम् उक्तवान् विषादः अभवत् तस्य किन्तु सः विषादः कीदृशः विषादः योगः विषादः कदापि योगः भवति वा डिप्रेशन् अपि योगः भवति वा विषादः इत्युक्ते डिप्रेशन् एव सम्पूर्णविषादः अभवत् तस्य अर्जुनस्य किन्तु विषादः अपि अत्र योगः जातः अस्माकं विषादः भवति चेत् योगः भवति वा न कारणं किं स्वार्थतया आविष्टः इति कारणेन कदाचित् अस्माकं विषादः भवति बहु सामान्य उदाहरणं वदामि मम कष्टं भवति दुःखं भवति अहं रोदनं करोमि किमपि प्राब्लं विना वयं रोदनं कुर्मः किल आवश्यक अर्थमपि अनावश्यकार्थमपि रोदनं कर्तुं शक्नुमः केचन जनाः किमपि कार्यं विना विचिन्त्य विचिन्त्य रोदनं करोति नास्ति मम एवम् अभवत् पास्टेन्स् विचिन्त्य यदा पञ्चमवर्गे अहं पठन् आसं मम प्रथमस्थानं न प्राप्तं भगवान् किमर्थं मम उपरि एवं कृतवान् इति विचिन्त्य इदानीं किमर्थं रोदनं करोति समाप्तं किल किन्तु अन्येपि केचन रोदनं कुर्वन्ति अहं मार्गे गच्छन् आसम् एकः दरिद्रः भोजनं विना तत्र उपविश्य कष्टमनुभवति तद् स्वाभाविकतया नैन्टि नैन् पर्सेण्टेज् जनाः न पश्यति एव एकप्रतिशतजनाः पश्यति किन्तु ततोपि एकप्र तत्र एकप्रतिशतं जनानाम् अन्तरङ्गे दुःखं भवति नेत्रतः अश्रूणि आगच्छन्ति तेषामपि दुःखं किल तद् दुःखं योगः तादृशदुःखेन भवतः वर्धनमेव भवति कदापि भवतः तत्र न अथवा इतोपि अस्ति समग्रराष्ट्रस्य दुःखं दृष्ट्वा दुःखं भवति केचन जनानां किल इदानीं पश्यतु अस्माकं संस्कृतिः हिन्दुसंस्कृतिः सम्पूर्णं गच्छति कस्य दुःखमस्ति अहं मम पुत्रः मम पुत्री मम पति अहं सम्यगेव जीवनं करोमि अस्माकं वेतने एकरूप्यकम् न्यूनं नास्ति कस्य दुःखमस्ति वयम् एवमेव जीवनं कुर्मः किन्तु केचन जनाः सन्ति खलु हिन्दुसंस्कृति एव नष्टं भवति मम विवाहः अपि नावश्यकः मम पुत्रः अपि नावश्यकः कुटुम्बमपि नावश्यकम् अहम् एतस्य रक्षणार्थं कार्यं करोमि इति जनाः जीवनं कुर्वन्ति तदेव योगः विषादतः अपि योगः आगतः तेषाम् अस्माकं विषादं विषादे एव समाप्तिः भवति प्रतिदिनं वयं विषादं कुर्मः पुनः पुनः विषादतः विषादं प्रति गच्छामः കാരണം കിം സ്വാർത്ഥത ഏകദുഃഖതഃ അന്യദുഃഖം തഥ അന്യദുഃഖം ദുഃഖം ദുഃഖം ദുഃഖം ഗത്വാ അന്തത ഗത്വാ ദുഃഖം വാ സുഖം വാ ഇത്യവി വയം വയം നാവഗച്ഛാം ഇല്ല അത്യന്ത കഷ്ടേ ഏക രാമായണെ വാ കുത്രാപി ഭാഗവത ഏക കഥ അസ്തി നാരദ എതത് കിം ഏക മൃത് അസ്തി കില തസ്ത് വിഷ്ണു വിഷയ വാ കിമപി വരാഹാവതാരാനന്തരം തത് किं वदामि एक मड् अस्ति किल तस्य एतद् मध्ये एव सुखेन बहु शिशवः सन्ति एवं पत्नी अस्ति एवं करोति तदा नारदमहर्षि पृच्छति भगवान् किल भगवान् भवतः एतद् अवतारोद्देशः समाप्तः भगवान् किल तदा सः वदति अत्र एव बहु सुखकरम् एक इत्युक्ते अस्माकं जीवनमेव वयं कुत्र जीवनं कुर्मः वयं विस्मृतम् इदानीं वयम् अमेरिकाम् आगतवन्तः किल एकैकं वयं त्यक्तवन्तः भोजनं परिवर्तितं वस्त्रं परिवर्तितं स्वभावः भाषा परिवर्तिता एकैकस्वभावं मन्दं मन्दम् एकं कृत्वा अन्ततो गत्वा मध्ये कुड् मध्ये वयमपि अमेरिकायामेव सुखमस्ति भारतं गच्छति चेत् मशकदंशनं भवति अथवा मालिन्यम् अस्ति आन्तरिकमालिन्यविषये कः चिन्तयति किल केवलशरीरे मलिनं भवति तदेव अस्माकं प्राब्लम् इदानीमपि परिष्कारः अस्ति किन्तु संस्कारः नास्ति तदेव द्वयोः मध्ये भेदः किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते वयं किञ्चित् कालानन्तरं वयं न अवगच्छामः अहं दुःखे अस्मि इत्यपि कष्टे अस्मि इत्यपि केचन जनाः सन्ति रोगः रोगं भूत्वा भूत्वा भूत्वा केचन अहं दृष्टवान् तादृशजनाः रोगः नास्ति चेदपि रोगः अस्ति इति अभिनयं कुर्वन्ति ते तेषां तदेव सुखम् अन्यजनानाम् अनुकम्पं प्राप्नोति किल अन्यजनाः ओ अय्यो पावम् इति वदति किल साधु इति वदति तत् बहु इच्छा तत् श्रोतुं तत्र पतनं भवति चेत् ततः उत्थानं बहु कष्टकरं न्यूनातिन्यूनं मम रोगः इति अस्ति चेत् अस्ति नास्ति चेत् नास्ति इति अवगन्तव्यं नो चेत् तस्य साफ्ट् कार्नर् प्राप्तुं गच्छामः वयं ततः जयं प्राप्तुं न शक्नुमः तदेव भगवान् अग्रिमं वदति अर्जुन यः विकारः आगतः इदानीं यद् समष्टिदर्शनं यद् आगतं तद् सत्यमेव वा इति ज्ञातुं भगवान् परीक्षां करोतु कानिचन वाक्यानि भगवान् वदति ए भगवान् भवान् किं वदन् अस्ति एतादृशमिति सर्वं तदा अन्ततो गत्वा भगवान् अवगच्छति अन्ततो गत्वा द्वितीयाध्याये भगवान् ततः एव आरम्भं करोति द्वितीयाध्याये कृपया परया आविष्टः अर्जुनः पुनः अपि भगवतः शरणागतिं प्राप्नोति तदैव भगवान् प्रथमं मुखम् उद्घाटितवान् तावत्पर्यन्तं मौनं प्रथमाध्याये किमपि नास्ति भगवतः भाषणं द्वितीयाध्याये अपि दशमश्लोकपर्यन्तं मौनं मध्ये मध्ये एकः हासं करोति दृष्ट्वा उत्तमं सम्यक् वदन् अस्ति वदतु इत्युक्ते तस्य सर्वविध स्टेज् भगवान् पश्यति इदानीं कुत्र आसीत् द्वयमपि द्रष्टव्यमिति उक्तवान् किमपि न उक्तवान् आनीय पार्श् स्थापितवान् तदानीं तस्य एक किं वदामि एक समष्टिदर्शनम् अभवत् भगवान् सन्तुष्टः समष्टिदर्शने सः किमपि न उक्तवान् अनन्तरम् एतत् कियत् पर्यन्तं तिष्ठति इति ज्ञातव्यं किल तदर्थमेव सः अग्रे गीतोपदेशं करोति भवतः अन्तरङ्गे यद् दर्शनम् आगतं तदेव यथार्थदर्शनमस्ति तत् कदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः बहु कष्टकरमस्ति अस्माकमपि कदाचित् तादृश दर्शनं भवति चेदपि संस्कारः नास्ति चेत् वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः कदाचित् अस्माकमपि भवति किल मनुष्यकारणेन ओ सहायं करणीयम् इति भवति किन्तु वयं किं कुर्मः अन्य बहुविधकारणानि उक्त्वा ततः पलायनं कुर्मः सहायं करोति चेत् मया पोलीस् स्टेशन् गन्तव्यं भवति अथवा सहायं करोमि चेत् मम तद् भवति मम एतद् भवति एतत् सर्वम् अभवद् वा अभवत् किमपि नास्ति किन्तु अहं कर्तुं न शक्नोमि इत्यस्य तस्य कारणानि अहं स्थापयित्वा अहं ततः रक्षां प्राप्नोमि लघु लघु लघु लघु लघु विषयेषु गृहे प्रतिदिनं जीवनसमये अत्यन्तस्वल्पविषयेषु एतद् बहुवारम् आगच्छति तत्रैव अस्माकं परीक्षा अस्ति तत्रैव अस्माभिः गीता अप्लै करणीयम् अन्यत् सर्वं कोऽपि महापुरुषः गीताव्याख्यानं करोति तस्मिन् समये वयमपि <laughs> वदामः सर्वम् उत्तममस्ति इति किन्तु स्वस्य जीवने तत् कर्तुम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शं तिशं तिशन्ति